ມັກໃຜຮັກໃຜ ຢາກຈະໃຫ້ເລົ່າເລື່ອງໃດກໍຂໍເຂົ້າມາໄດ້ເດີ້ ຫຼືວ່າຊ່ວຍບອກເລົ່າກັນຕໍ່ແດ່ວ່າເຮົານັ້ນມີຫຼາຍຊ່ອງທາງໄດ໋ ທີ່ຈະຕິດຕາມພອດແຄສຊ່ອງແມ່ຕູ້ເລົ່າ ຄັນຫາກວ່າທຸກຄົນນັ້ນມັກຮັກຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກໍຈ ະເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ກັບທີມງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປ້ານີ້ແຫຼະເນາະ ຈະໄດ້ໄປຊອກຫາເລື່ອງເລົ່າຄັກໆມາເລົ່າສູ່ຟັງ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງວ່າຊ່ອງຂອງແມ່ຕູ້ເລົ່ານີ້ ແມ່ນສອນດາລາໄດ້ໄປຟັງຈາກ ແມ່ຕູ້ຕົນເອງ ເຊິ່ ງເລົ່າໃຫ້ຟັງຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍໆ ຕັ້ງແຕ່ 4-5 ປີໄດ້ ແມ່ຕູ້ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ເລົ່ານິທານເກັ່ງຫຼາຍ ແມ່ຕູ້ຂອງສອນດາລາຊື່ວ່າແມ່ຕູ້ຄຳລິນ ລາວຢູ່ບ້ານນາອ່າງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ຕູ້ອາຍຸຮ້ອຍ ກວ່າປີແລ້ວ ອາຍຸໝັ້ນຂວັນຍືນເນາະ ແລະກໍເປັນນັກເລົ່ານິທານຄົນໜຶ່ງທີ່ສອນດາລາປະທັບໃຈທີ່ສຸດເລີຍ ຕັ້ງແຕ່ຄາວຍັງນ້ອຍຫັ້ນນະ ແມ່ຕູ້ລາວມີລີລາການເລົ່າໃຫ້ເຮົາຟັງແບບຕິດໃຈ ໃຫ້ເຮົາຟັງແບບຕໍ່ເນື່ ອງ ແລະ ລາວໃຊ້ເຮົາເຮັດຫຍັງ ເຮົາກະໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວເນາະ ເຊັ່ນວ່າລາວມັກໃຫ້ເຮົານັ້ນບີບແຂ່ງບີບຂາ ຢຽບຫຼັງຢຽບແອວໃຫ້ລາວ ແລະ ແລ້ວລາວກະຈະເລົ່ານິທານສູ່ຟັງ ບາງເລື່ອງກະຍາວໆ ເລົ່າສ າມມື້ສີ່ມື້ກໍບໍ່ສຸດ ອາດຈະເປັນລີລາຂອງລາວບໍເນາະ ທີ່ລາວຢາກໃຫ້ເຮົານວດລາວຊີ້ນະ ລາວກະຈະເລົ່າບໍ່ສຸດ ເພື່ອວ່າໃຫ້ເຮົານັ້ນຢາກຕິດຕາມ ເລື່ອງບາງເລື່ອງທີ່ແມ່ຕູ້ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງນະ ກະມັນຍາວແຮງ ແລະກໍມັນດົນແຮງແລ້ວເນາະ ໂຕເອງກະລືມໄປ ກະເລີຍຮູ້ສຶກເສຍໃຈຫຼາຍອີ່ຫຼີທີ່ວ່າໂຕເອງນີ້ນະ ບໍ່ໄດ້ມີໂອກາດເລົ່າໄວ້ກ່ອນ ບັນທຶກສຽງໄວ້ກ່ອນ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆເລື່ອງທີ່ຟັງມາຈາກແມ່ຕູ້ນັ້ນໄດ້ສະຫຼາຍ ໄປ ໄດ້ເສື່ອມໄປກັບເຊວສະໝອງຂອງແມ່ປ້າເອງນີ້ເນາະ ເພາະສະນັ້ນຖືວ່າຊ່ອງນີ້ເນ່ຍເປັນຊ່ອງທີ່ຕອບໂຈດຕົວເອງຫຼາຍທີ່ສຸດໄດ໋ ຊິມີໃຜຟັງໜ້ອຍຟັງຫຼາຍບໍ່ກ່ຽວ ຂໍໃຫ້ແຕ່ວ່າໄດ້ເລົ່າອອກໄປ ອ່າ ເຂົ້າໃ ຈໃນເຈດຕະນາຂອງຊ່ອງລະເນາະ ຄັນຫາກວ່າມັກຢາກຈະໃຫ້ແມ່ຕູ້ເລົ່າ ຫຼືວ່າແມ່ປ້ານີ້ນະ ໄປເອົາເລື່ອງຂອງແມ່ຕູ້ບ້ານໃຕ້ບ້ານເໜືອມາເລົ່າເລື່ອງໃດ ກໍບອກໄດ້ເດີ້ ແລະ ທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງເດີ້ ສຳຄັນໆ ເດີ້ ຫາກວ່າຕົນເອງຫັ້ນນະ ຜູ້ທີ່ຟັງຢູ່ຫັ້ນນະ ມີແມ່ຕູ້ພໍ່ຕູ້ຜູ້ໃດນະ ທີ່ຮູ້ເລົ່ານິທານຫຼາຍໆ ເລົ່ານິທານເກັ່ງໆນະ ຕິດຕໍ່ຫາທີມງານເຮົາແດ່ ສອນດາລາຈະໄດ້ໄປຫາເພິ່ນ ໄປນັ່ງລົມກັບເພິ່ນ ແລະ ໃຫ້ເພິ່ນເລົ່ານິທາ ນສູ່ຟັງ ແລະ ຈະບັນທຶກສຽງຂອງເພິ່ນໄວ້ ເປັນ original ມາໄວ້ເລີຍ ເພື່ອວ່າໃຫ້ທຸກຄົນນັ້ນໄດ້ຟັງກັນອີກ ແລະ ຄັນຫາກວ່າມີໂອກາດ ຕົວເອງກໍຈະຮຽບຮຽງ ແລະ ມາເລົ່າຄືນໃຫ້ໄດ້ຟັງຜ່ານຊ່ອງຂອງເຮົານະ ໂອເຄ ເຂົ້າໃຈກົງກັນແລ້ວເນາະວ່າຊ່ອງຂອງແມ່ຕູ້ເລົ່ານີ້ມີທີ່ໄປທີ່ມາແນວໃດເດີ້ ມື້ນີ້ຂໍນຳສະເໜີເລື່ອງທີ 2 ເປັນເລື່ອງທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຄືກັນ ເຄີຍເລົ່າຢູ່ໃນລາຍການວິທະຍຸແລ້ວຫຼາຍເທື່ອ ກໍຍັງມີຫຼາຍຄົນຂໍເຂົ້າມ າຢູ່ ເປັນເລື່ອງອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຟັງໃນປີ 2008 ຈາກອາຈານຢູ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ພາກວິຊາພາສາລາວວັນນະຄະດີ ຂອບໃຈນຳອາຈານຫຼາຍໆເນາະ ມີໂອກາດຊິໄດ້ຂໍໄປພໍ້ອາຈານອີກເທື່ ອໜຶ່ງ ໄປຟັງເລື່ອງເລົ່າດີໆ ຈາກອາຈານອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ເລື່ອງວ່າ ອັບສະຣາເລືອກຄູ່ ຂຶ້ນຊື່ວ່າອັບສະຣາເປັນຄົນທີ່ງົດງາມປານນາງຟ້າ ພວກເຮົາຄົງຈະຮູ້ເນາະວ່າອັບສະຣາ ແປວ່າບໍ່ເຖົ້າ ບໍ່ແກ່ ຊົງຄວາມງົດງາມທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເຊິ່ງໃຜໆກໍໝາຍປອງຢາກຈະໄດ້ເປັນຄູ່ ຄົນທັງງາມ ລະກະບໍ່ຮູ້ຈັກເຖົ້າຈັກເທື່ອ ບໍ່ຮູ້ເບື່ອເປັນຊັ້ນເນາະ ແຕ່ວ່າທີ່ໄປທີ່ມານະ ກ່ອນຈະມາເປັນນາງອັບສະ ຣາຜູ້ງົດງາມນີ້ ມີເລື່ອງຂອງສາມສ່ຽວສາມສະຫາຍ ອອກເດີນດົງດັ້ນປ່າໄປສຶກສາວິຊາຄວາມຮູ້ນຳພະຍາລືສີຕົນໜຶ່ງ ຢູ່ທີ່ປ່າເລິກດົງໜາໃດ ລືສີອົງນີ້ນີ້ນະ ເປັນຜູ້ທີ່ແຕກສານໃນຊານວິຊາຫຼາຍຂະແໜງເລີຍ ມີລູກສິດລູກຫາເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແຕ່ວ່າສິດທີ່ດີເດັ່ນທີ່ສຸດທີ່ອາຈານໄດ້ຖ່າຍທອດວິຊາໃຫ້ກໍຄື ສາມສະຫາຍເພິ່ນນີ້ລະ ແຕ່ລະຄົນນັ້ນໄດ້ວິຊາເດັດຄົນລະວິຊາໄປ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າສຶກສາຮ່ຳຮຽນຈົນວ່າໄດ້ປະລິ ນຍາເອກປະລິນຍາໂທ ກໍເລີຍວ່າກ່າວລາຕໍ່ອາຈານລືສີ ອອກໄປສ້າງຄວາມຈະເລີນໃຫ້ກັບຊີວິດຂອງຕົນເອງ ແລະ ນຳເອົາວິຊາຄວາມຮູ້ນັ້ນ ໄປສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ກັບຄົນທັງຫຼາຍ ບາດນີ້ ໄວບ່າວແວງເນາ ະ ໂອຍ ຈົບການສຶກສາໃໝ່ໆ ກະຕ່າງຢາກຈະອວດວິຊາຂອງຕົນເອງ ວ່າຕົນເອງນັ້ນເປັນສິດເອກຂອງອາຈານແລະ ແຂ່ງກັນຊະ ບໍ່ຍອມກັນວ່າຊັ້ນຊະ ສາມຄົນນີ້ ຜູ້ໃດກະອ້າງແຕ່ວ່າອາຈານຮັກເພິ່ນຫຼາຍ ເອົ າວິຊາດີເດັດທີ່ສຸດໃຫ້ເພິ່ນ ພໍອອກມາແລ້ວບາດນີ້ເນາະ ຫວິດປ່າຫວິດດົງອັນຕຶບໜາອອກມາເປັນລານກວ້າງໆ ແລ້ວກໍມີຕົ້ນໄມ້ ມີຄ້າຍໆວ່າເປັນລັກສະນະຂອງປ່າທີ່ອຸດົມສົມບູນນະ ມີທົ່ງຫຍ້າແດ່ ມີສາຍນ້ຳ ມີ ນ້ຳຕົກຕາດ ມີນົກໜູປູຈີເນືອງນັນສັດສາວາສິ່ງ ອຸດົມສົມບູນແຮງ ບັນຍາກາດດີແຮງ ຫາ ສະໄໝຕະກີ້ຂະເຈົ້າຮັກສາປ່າໄດ້ດີເດ ຮັກສາທຳມະຊາດໄດ້ດີເດເນາະ ຄົນເຮົາກະເລີຍວ່າໄດ້ຢູ່ຊຶມຊັບແບບນັ້ນ ໄດ້ມີ ຄວາມສຸກແບບນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທັງສາມກຳລັງຖຽງກັນຢູ່ນັ້ນ ບັງເອີນວ່າມີນົກຫົງຟ້າຕົວໜຶ່ງບິນເຊີ່ນຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ສວຍງາມຫຼາຍ ຂະຫຍາຍປີກຂະຫຍາຍຫາງ ງົດງາມຫຼາຍ ຫົງຟ້າຕົວນັ້ນເນາະ ງາມແທ້ງາ ມວ່າ ບິນເຊີ່ນໄປເຊີ່ນມາຢູ່ເທິງຟ້າຢ່າງມີຄວາມສຸກ ທັນໃດນັ້ນກໍມີຊາຍໜຸ່ມໜຶ່ງໃນສາມເຂົາຫັ້ນລະ ບອກວ່າສິພິສູດວ່າຝີມືຂອງຕົນເອງ ຫຼືວ່າສິພິສູດວ່າອາຄົມທີ່ຕົນເອງໄດ້ສຶກສາມາຈາກອາຈານນັ້ນ ເດັດຂ ະໜາດໃດ ເບິ່ງ ສິຊີ້ເປັນຊີ້ຕາຍໃສ່ນົກໂຕນັ້ນ ເວົ້າແລ້ວກໍນິ້ວມືຊີ້ຂຶ້ນໄປເທິງຟ້າ ໃສ່ກັບນົກຫົງຟ້າ ນົກຫົງຟ້າກໍຖືກມົນຄາຖາ ປິ້ວ ຕາມ ຕົກລົງໄປໃນນ້ຳຕົກ ຕາຍມິດຊ້ອຍມ້ອຍ ບໍ່ກັບຂຶ້ນມາເລີຍ ໂອ້ ວິຊາອາຄົມຂອ ງເຈົ້ານີ້ຈັ່ງແມ່ນເກັ່ງກ້າເນາະ ຊີ້ນົກບິນຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າກໍຍັງວ່າຕາຍໄດ້ ອັນນີ້ເຂົາເອີ້ນວ່າຊີ້ເປັນຊີ້ຕາຍໄດ້ນີ້ນະ ແລ້ວພວກເຮົາຊິຮູ້ໄດ້ຈັ່ງໃດ ວ່ານົກທີ່ຕົກລົງໄປໃນນ້ຳນັ້ນຕາຍແທ້ຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າແມ່ນນົກບໍ ຫຼືວ່າ ແມ່ນຫຍັງ ພາກັນບໍ່ເຫັນຄັກປານໃດເດເນາະ ເຮີ້ ເຮັດຈັ່ງໃດຊັ້ນນະ ຊາຍໜຸ່ມຜູ້ທີ 2 ຕັດສິນໃຈໂດດລົງໄປໃນນ້ຳ ເພື່ອໄປຊອກຄົ້ນຫານົກທີ່ຕົກລົງໄປນັ້ນ ພວກເຂົາກໍຍັງຄາໃຈວ່າແມ່ນນົກ ຫຼືວ່າແມ່ນກາ ຫຼືວ່າແ ມ່ນອີ່ແຮ້ງກັນແທ້ຊັ້ນນະ ວ່າມັນຕາຍຄັກແທ້ບໍ່ອີກ ບໍ່ແນ່ໃຈ ຢາກພິສູດຝີມືຂອງຜູ້ທຳອິດຫັ້ນວ່າຊັ້ນຊະ ວ່າລາວຫັ້ນເກັ່ງແທ້ບໍ່ ສາມາດຊີ້ເປັນຊີ້ຕາຍໄດ້ອີ່ຫຼີຫວາ ຊາຍໜຸ່ມຜູ້ທີສອງໂດດລົງໄປໃນນ້ຳຕົກທີ່ອັນຕະລາ ຍ ລົງໄປຈົນຮອດພື້ນນ້ຳຕົກພຸ້ນລະ ລະກະຊອກຫາ ປາກົດວ່າບໍ່ເຫັນນົກ ອ້າວ ນົກຕົວນັ້ນຕົກລົງມາແລ້ວມັນໄປໃສກັນນະ ສະແດງວ່າມັນບໍ່ຕາຍບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດ ແບບມີຄຳຖາມສະງົນຢູ່ໃນໃຈ ແຕ່ເຂົາພັດໄດ້ໄປ ພໍ້ກັບຮ່າງຄີງທີ່ໄຮ້ວິນຍານຂອງສາວງາມຜູ້ໜຶ່ງ ເສື້ອຜ້າອາພອນບໍ່ມີແຫຼະ ໂປ້ເປືອຍນີ້ແຫຼະ ແຕ່ວ່າງົດງາມເອົາແທ້ເອົາວ່າ ເຮັດຈັ່ງໃດ ຢູ່ໃນນ້ຳກໍຍັງເຫັນຄວາມງາມຂະໜາດນັ້ນ ອົດບໍ່ໄດ້ ລາວກໍເລີຍອູ້ມເອົ າຮ່າງກາຍທີ່ໄຮ້ວິນຍານຢູ່ພື້ນນ້ຳຕົກນັ້ນຂຶ້ນມາເທິງຝັ່ງ ປາກົດວ່າແຮ່ງຂຶ້ນມາເທິງຝັ່ງແລ້ວເຫັນແບບແຈ້ງໆ ວາງຮ່າງຄີງຂອງນາງທີ່ໄຮ້ວິນຍານນັ້ນໄວ້ເທິງໂຂດຫີນ ເມື່ອແສງຕ່າງໆສ່ອງມາໃສ່ ນາງແຮ່ ງງົດງາມໄຮ້ທີ່ຕິເລີຍ ແມ່ນແຕ່ບໍ່ມີລົມຫາຍໃຈກໍຍັງງາມຂະໜາດນີ້ ທັງສາມໜຸ່ມກໍເລີຍວ່າຕົກຂຸມຮັກນາງຢ່າງແຮງ ຜູ້ໃດກໍຢາກໄດ້ ທັງໆທີ່ນາງຕາຍຢູ່ໃດ໋ ເຮັດຈັ່ງໃດລະບາດນີ້ ຊາຍໜຸ່ມຜູ້ທີ 3 ກໍເລີຍວ່າ ມາ ເຮົ າເອງທີ່ຈະຊ່ວຍຊີວິດນາງ ເວົ້າແລ້ວເຂົາກໍພະນົມມືຂຶ້ນ ຈົ່ມມຸມມອມມຸມມອມມຸມ ແລ້ວກໍຊີ້ມືໄປໃສ່ນາງ ຜູ້ທີ່ວ່ານອນໄຮ້ລົມຫາຍໃຈຢູ່ຫັ້ນ ກັບຟື້ນຂຶ້ນມາມືນຕາ ຄົມເຂັ້ມງົດງາມ ສາຍຕາແຮ່ງວິ້ງໆໆເປັ່ງປະກາ ຍ ຮິມຝີປາກເລີ່ມມີສີສັນ ແກ້ມເລີ່ມແດງ ຜິວພັນເລີ່ມເປັ່ງປັ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ປ້າ ບາດນີ້ງາມແຮງ ໄອ້ບ່າວ 3 ຄົນຍາດກັນຄອບຄອງ ຫຼືຖືສິດວ່າຕົນເອງນັ້ນເປັນເຈົ້າຂອງນາງ ຜູ້ທີ 1 ກໍບອກວ່າ ຮຶ ຂ້ອຍຕ້ອງມີສິດ ເພ າະວ່າຄັນຫາກວ່າຂ້ອຍບໍ່ຊີ້ໃສ່ນົກຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ນາງກໍຈະບໍ່ຕົກລົງມາ ເຮົາກໍຈະບໍ່ຮູ້ວ່ານາງເປັນຄົນງາມຂະໜາດນີ້ ຜູ້ທີ 2 ກໍອ້າງສິດວ່າ ໂອ້ ຄັນຫາກວ່າຂ້ອຍບໍ່ສ່ຽງຊີວິດມຸດລົງໄປໃນພື້ນນ້ຳຕົກທີ່ອັນຕະລາ ຍຂະໜາດນີ້ ແລະ ເອົານາງຂຶ້ນມາ ພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ເຫັນນາງຊ້ຳຄືກັນ ນາງກໍຈະຈົມຕາຍໄປໃນພື້ນນ້ຳຕົກນັ້ນ ຂ້ອຍຕ້ອງມີສິດໄດ້ນາງເປັນເມຍ ທ້າວຜູ້ທີ 3 ກໍອ້າງສິດອີກວ່າ ເອີຍ ພວກເຈົ້າຫຼົບໄປ ຄັນເອົາຂຶ້ນ ມາແລ້ວນາງກໍຕາຍ ບໍ່ມີລົມຫາຍໃຈ ບໍ່ເຫັນຫວາ ຄັນຫາກວ່າຂ້ອຍບໍ່ໃຊ້ມົນຊຸບຊີວິດຂອງນາງ ພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ເຫັນນາງແນວນີ້ ສະນັ້ນແຫຼະ ຂ້ອຍນີ້ແຫຼະມີສິດຫຼາຍເກີນໝູ່ທີ່ຈະເປັນຜົວຂອງນາງ ເອົາ ບັດນີ້ເຮັ ດຈັ່ງໃດ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາຈົນສິຕີກັນ ເອົາ ລອງຄິດເບິ່ງດູ ຄັນຫາກວ່າເປັນນາງອັບສະລາຈະເລືອກໃຜດີ ໂອ້ຍ ໃນໃຈກໍຢາກໄດ້ທັງ 3 ຄົນເພິ່ນວ່າ ຄັນນາງອັບສະລາ ລາວງາມແລ້ວ ລາວມີສິດເລືອກໄດ້ ຂະໜາດນັ້ນ ລາວກໍສິເອົາທັງ 3 ຄົນພຸ້ນແລ້ວເນາະ ໂອ້ຍ ນາງເອງກໍອຸກໃຈ ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດຈັ່ງໃດດີ ໂອ້ຍ ສິເອົາຜູ້ທີ 1 ກໍເສຍດາຍຜູ້ທີ 2 ສິເອົາຜູ້ທີ 2 ກໍເສຍດາຍຜູ້ທີ 3 ສິເອົາທັງ 3 ກໍເອົາບໍ່ໄດ້ ທັງ 3 ຄົນກໍເລີຍວ່າຕ້ອງ ໄດ້ພານາງອັບສະລານັ້ນໄປຫາອາຈານລືສີຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ວ່າກ່ອນທີ່ຈະໄປຮອດພະອາຈານລືສີນັ້ນ ຢາກໃຫ້ຄົນຟັງນັ້ນຊ່ວຍກັນຄິດກ່ອນວ່າ ໝາຍເລກໜຶ່ງ ໝາຍເລກສອງ ຫຼື ໝາຍເລກສາມ ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ເປັນ ຜົວຂອງນາງອັບສະລາ ລອງຄິດຫຼິ້ນໆນຳກັນເນາະ ແລະ ລອງຕອບເບິ່ງ ລອງສະແດງຄຳຄິດເຫັນກ່ອນຕອນນີ້ ພວກເຮົາຈະພັກ ຕິ້ງໆ ຕິ້ງໆ ໜ້ອຍໜຶ່ງເນາະ ເຮົາຈະພັກເບິ່ງຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງແຕ່ລະຄົນ ຈາກ ນັ້ນທັງ 3 ຄົນກໍເດີນດົງດັ້ນປ່າ ພານາງອັບສະລາຂຶ້ນພູລົງຫ້ວຍ ໄປຈົນພໍ້ພະອາຈານລືສີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອາຈານລືສີກໍໄດ້ຖາມທີ່ໄປທີ່ມາທັງໝົດ ໄດ້ຮູ້ເຫດການຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນປາຍ ແລ້ວພະອາຈານລືສີກໍຄິດ ວ່າ ໂອ້ຍ ນາງຄົນນີ້ຕ້ອງເປັນເມຍຂ້ອຍ ບໍ່ ໂອ ບໍ່ແມ່ນເນາະ ບໍ່ແມ່ນ ພະອາຈານລືສີເປັນຜູ້ມີສິນມີທຳ ເພິ່ນກໍເລີຍຕັດສິນແບບນີ້ເດີ້ ຕັ້ງໃຈຟັງເດີ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ໃດທີ່ສະແດງຄຳຄິດເຫັນເຂົ້າມາ ຫຼື ຄິດໃນໃຈຫັ້ນນະ ວ່າ ຕົວເອງຈະຖືກຫຼືບໍ່ ກໍຄື ຜູ້ທີ 1 ຫັ້ນນະ ຂໍໃຫ້ເປັນອ້າຍ ເພາະວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຊີ້ບອກທາງທີ່ຜິດທາງທີ່ຖືກໃຫ້ກັບນາງ ອັນນີ້ບໍ່ຖືກໃດ໋ ອັນນີ້ຖືກຕ້ອງໃດ໋ ຊີ້ເປັນຊີ້ຕາຍໃຫ້ນາງ ເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ປົກປ້ອງຊີວິດອິນຊີຂອງ ນາງ ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງສອນນາງ ເພາະວ່າຊາຍຜູ້ທີໜຶ່ງໄດ້ຊີ້ມືໃສ່ນາງ ແລ້ວຕົກລົງມາຈາກເທິງຟ້າ ຈາກນົກໄດ້ກາຍເປັນຄົນ ນັ້ນກໍຄືຈາກຄົນດິບໆແດງໆ ຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໄດ້ກາຍມາເປັນຄົນຮູ້ ຄັນຫາກເຮົາສິປຽ ບທຽບແບບນີ້ ໃຫ້ເປັນອ້າຍ ສ່ວນວ່າຜູ້ທີ 3 ຂ້າມມາຫາຜູ້ທີ 3 ກ່ອນ ຜູ້ທີ 3 ນີ້ໃຫ້ເປັນພໍ່ສາ ເພາະວ່າ ຈາກຄົນທີ່ບໍ່ມີຊີວິດວິນຍານ ບໍ່ມີຊີວິດອິນຊີ ເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດລາວ ໃຫ້ລາວໄດ້ຟື້ນຄືນມາເປັນຜູ້ເປັນຄົນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ ໃຫ້ຊີວິດ ເຈົ້າຫັ້ນໄດ້ເປັນພໍ່ເດີ້ ສ່ວນຜູ້ທີ 2 ແນ່ນອນ ອີກຢ່າງເນາະ ຄັນຫາກວ່າຜູ້ທີ 1 ຜູ້ທີ 3 ຄັນຫາກວ່າໄດ້ນາງອັບສະລາເປັນເມຍແທ້ໆ ຄິດວ່າທັງສອງຄົນນີ້ ຈະເຊື່ອໃຈນາງອັບສະລາບໍ່ ເວລາທີ່ຊາຍຜູ້ທີສອງ ນັ້ນລົງໄປໃນພື້ນນ້ຳຕົກ ພວກເຂົາອາດຈະມີ something ຈິງກະເບວກັນແລ້ວກໍບໍ່ຮູ້ ເກີດມີຄວາມລະແວງສົງໄສ ຄັນຫາກວ່າຊາຍທັງສອງຄົນນີ້ ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ນາງໄປ ກໍອາດຈະບໍ່ຮັກແພງ ບໍ່ສະໜິດໃຈ ມີຄວາມກິນແໜງແ ຄງໃຈທີ່ຕົນເອງນັ້ນບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນທຳອິດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນທີ່ສຳຜັດຮ່າງກາຍຂອງນາງ ອັນນີ້ມັນອາດຈະເປັນຄວາມເຊື່ອໃນສະໄໝເກົ່າ ທີ່ບອກວ່າຜູ້ຍິງຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຜ່ານມືຊາຍຜູ້ໃດແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຕົກເປັນເ ມຍຂອງຜູ້ນັ້ນ ເຊິ່ງວ່າມາຮອດຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນແບບນັ້ນແລ້ວເນາະ ມັນເປັນສິດທິຂອງແຕ່ລະຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງມີສິດເລືອກໄດ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຊິໄປຈົມປັກຢູ່ແຕ່ນຳຜູ້ຊາຍຜູ້ດຽວ ທີ່ແມ່ນວ່ າເຂົາຈະເປັນຄົນຊົ່ວ ຫຼື ເປັນຄົນດີ ແຕ່ຍ້ອນວ່າຕົນເອງນັ້ນໄດ້ເສຍຄວາມ ບໍລິສຸດ ເສຍພົມມະຈາລີໃຫ້ເຂົາແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຍອມຖວາຍຫົວເຂົາໄປເບິດທຸກຢ່າງ ອັນນີ້ຂໍຝາກວົງເລັບໄວ້ສອນຫຼານກ່ອນເນາ ະ ແລະ ກະຍ້ອນເຫດຜົນອັນນີ້ນີ້ລະ ທີ່ຊາຍໜຸ່ມຄົນນັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍໄດ້ເປັນຜົວຂອງນາງ ຍ້ອນວ່າລາວນັ້ນໄດ້ໂອບອຸ້ມຮ່າງຄີງຂອງນາງຂຶ້ນມາ ໄດ້ຢູ່ຮຽງຂ້າງກັນໃນເວລາທີ່ອັນຕະລາຍ ໃນເວລາທີ່ສ່ຽງກັບຄວາ ມເປັນ ແລະ ຄວາມຕາຍ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອກັນຍາມທີ່ເຈັບທີ່ເປັນ ຍາມບໍ່ສະບາຍ ຖືວ່າເປັນຄູ່ຊີວິດເດີ້ ບໍ່ໄດ້ແມ່ນພຽງແຕ່ວ່າ ເອີ ໄດ້ສຳຜັດຮ່າງຄີງຮ່າງກາຍກັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໄດ້ຢູ່ນຳກັນຍາມບໍ່ສະບາຍ ໄດ້ດູແລເຊິ່ ງກັນ ແລະ ກັນ ອັນນີ້ເປັນເຫດເປັນຜົນທີ່ພະອາຈານລືສີນັ້ນໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ຊາຍໜຸ່ມທັງສາມຄົນໄດ້ຟັງ ພວກເຂົາຈຶ່ງຄ່ອຍພາກັນຍອມຕາມທີ່ພະອາຈານໄດ້ຕັດສິນ ແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຟັງຢູ່ເດ ຄິດວ່າມັນສົມເຫ ດສົມຜົນແລ້ວບໍ່ ເອົາລະ ຖືວ່າເປັນອີກນິທານເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ຟັງແລ້ວກໍມ່ວນຫຼາຍ ເອົາລະ ກໍຖືວ່າຈົບລົງກັນໄປນະ ສຳລັບນິທານອັບສະລາເລືອກຄູ່ ທີ່ຈິງນິທານເລື່ອງນີ້ ອາຈານໄດ້ເຄີຍໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບສອນດາລາວ່ າເປັນນິທານຈາກປະເທດຂະເໝນ ກະບໍ່ທັນແນ່ໃຈຄືກັນ ເພາະວ່າບໍ່ທັນໄດ້ຊອກຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ເອົາລະ ຄັນຫາກວ່າຜູ້ໃດທີ່ວ່າມັກຮັກແບບນີ້ ມື້ໜ້າ ມາຟັງກັນອີກຕື່ມເນາະ ເພາະວ່າຍັງມີອີກຫຼາຍເລື່ອງເລີຍ ທີ່ ຕົນເອງນັ້ນໄດ້ຟັງແມ່ຕູ້ເລົ່າມາ ໄດ້ຟັງພໍ່ຕູ້ເລົ່າມາ ແລະ ກະຢາກຈະເລົ່າຕໍ່ໃຫ້ກັບທ່ານຜູ້ຟັງຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຟັງນຳກັນ ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດເດີ້ ແຮ່ງວ່າເຮົາໄປເລົ່າຕໍ່ໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນນັ້ນໄດ້ຟັງນຳກັນຫັ້ນນະ ມັນ ກໍຈະເປັນການບັນທຶກຄວາມຊົງຈຳ ບັນທຶກວັນນະຄະດີດີໆແບບນີ້ໃຫ້ກັບຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຟັງ ຫຼາຍຄົນ ຫຼາຍສະໝອງ ຫຼາຍ memory ມັນກະຈະຄືໆກັນກັບທີ່ເຮົາເຊັບຂໍ້ມູນໄວ້ຫຼາຍໆ memory ຫຼາຍຮາດດິດໄວ້ນຳກັນເນາະ ພາກັນ ເລົ່າຕໍ່ກັນໃຫ້ຫຼາຍໆ ພາກັນເລົ່າຕໍ່ກັນເລື້ອຍໆ ໃຫ້ຫຼາຍໆລຸ້ນຫັ້ນກະເຈົ້າໄດ້ຟັງນຳກັນ ເພາະວ່ານິທານບາງເລື່ອງນະ ເລົ່າສືບທອດກັນມາເປັນພັນໆປີ ກໍຍ້ອນເຫດຜົນອັນດຽວກັນ ແລະ ຍ້ອນເຫດການອັນດຽ ວກັນ ຍ້ອນວ່າເຮົາແບ່ງປັນກັນສູ່ກັນຟັງແບບນີ້ໄປເລື້ອຍໆເນາະ ເອົາລະ ຕອນນີ້ແມ່ຕູ້ເລົ່າຈົບລົງໄປແລ້ວ ມື້ໜ້າພໍ້ກັນໃໝ່ໃນ EP ໜ້າກັບເລື່ອງໜ້າເດີ້ ຂໍລາໄປແລ້ວ ສະບາຍດີ